ນາງມາຊິນ ເຊິ່ງເປັນອົບພະຍົບມາຈາກມຽນມາ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງຟອດເວນ ລັດອິນດີອານາ ເມື່ອປີ 2004 ຫຼັງຈາກໄດ້ຫຼົບໜີເປັນເວລາຫຼາຍປີຈາກການກົດຂີ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງທະຫານມຽນມ າ 12 ປີຜ່ານມາ ນາງກໍຍັງພະຍາຍາມປັບປຸງ ຄວາມຊຳນິຊຳນານດ້ານພາສາອັງກິດຂອງນາງຢູ່ ແຕ່ອັນນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງນາງຈາກການກາຍເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ນ າງເທີດທູນທະນຸຖະໜອມ
Because we've become a citizen of America, it is important that we select a president, because. ນາງມາຊິນເວົ້າວ່າ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງຂອງອາເມລິກາແລ້ວ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີ ເພາະວ່າ

ທັງສອງທ່ານມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນສຳລັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການນຳເອົາປະຊາທິປະໄຕໄປສູ່ມຽນມາ ອັນນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນອັນໜຶ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກເຫັນທ່ານນາງ Hillary ກາຍເປັນປະທານາທິ ບໍດີ ໃນຂະນະທີ່ນາງຊິນຄອຍຖ້າທີ່ຈະປ່ອນບັດເທື່ອທຳອິດຢູ່ນັ້ນ ອັນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນໂອກາດທຳອິດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດ

ຈາກກຸ່ມຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຄວາມຍຸຕິທຳ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍທີ່ວ່າພວກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີນຳທາງໃນລະບົບການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານນາງເທນເດລາ ເຊິ່ງເປັ ນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຄວາມຍຸຕິທຳ ກ່າວວ່າ ທາງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍພວກທີ່ອາດເປັນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ

ຜູ້ທີ່ມີສິດປ່ອນບັດຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພົວພັນກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຫຼື ກົມຈະລາຈອນ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ເປັນຕົວແທນຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ກຳລັງເພີ່ມ ຈຳນວນຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເທັນເດລາ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈົນຮອດຕົວເລກທີ່ທ່ານນາ ງ ເທັນເດລາ ກ່າວວ່າ ສາມາດມີອິດທິພົນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຜົນທີ່ຈະອອກມາ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນນຳດ້ວຍ These elections could be won on 100 or couple 100 votes which is really incredible and ທ່ານນາງ ເທັນເດລາ ກ່ າວອີກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍອາດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງ

ຢູ່ໃນເມືອງ ຟອດເວນ ບ່ອນທີ່ນາງ ຊິນ ອາໄສຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳ ທ່ານນາງ ອອງຊານ ຊູຈີ ນາງ ຊິນ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງມີບົດບາດເປັນຜູ້ນຳທີ່ໂດດເດັ່ນ ຫຼາຍເຊັ່ນນັ້ນ ຢູ່ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງນາງ ແລະ ຢາກຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ່ວງເວລາຂອງການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນປະເທດໃໝ່ຂອງນາງ
We are so proud of it. Now America hopefully will have a woman president.
ນາງ ຊິນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈນຳສິ່ງນັ້ນແທ້ໆ ດຽວນີ້ ອາເມຣິກາຫວັງວ່າຈະມີປະທານາທິບໍດີທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ກຳລັງເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຈະສ້າງປະຫວັດສາດ ໃ ນຖານະທີ່ເປັນແມ່ຍິງຄົນທຳອິດທີ່ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກການເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຍ້ອນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເຊັ່ນນາງ ມາຊິນ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ໃນຄ່ຳຄືນການເລືອ ກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA